ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ໜ້າທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວຂອງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນການປັບໃຫ້ທັນການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ລັດຕ່າງໆດັນໃຫ້ ມີເປົ້າການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ສຳລັບລາຍລະອຽດອັນຄັກແນ່ ໃຫ້ອ່ານໃນຫົວຂໍ້ເລື່ອງດຽວກັນນີ້ ປັບໃຫ້ທັນການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ລັດຕ່າງໆດັນໃຫ້ມີເປົ້າການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສ ຳລັບທ່ານກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບວັນທີ 13 ສິງຫາ 2021 ຄົນເຕັມກະສຽນທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດໃນລັດ New South Wales ວິກໂຕເຣຍຈະສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດໃຫ້ 1 ລ້ານຄົນພາຍໃນ 5 ສັບປະດາ ACT ມີຄົນເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 2 ຄົນ ຄົນທີ່ໄປຮອດ Queensland ຈາກ ACT ຈຳຕ້ອງຄວາຣັນທີນ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນໃໝ່ 390 ຄົນເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ແລະ ຕາຍ 2 ຄົນ ເປັນຢ່າງໜ້ອ ຍ 60 ກໍລະນີຢູ່ໃນຊຸມຊົນເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ສ່ວນຫຼາຍຂອງກໍລະນີທີ່ເປັນ 25 ຄົນແມ່ນຢູ່ທີ່ Dubbo ແລະ Walgett ຖືກກວດເຫັນໃນຄົນອາບູຊິໂນ ຮ່ວມດ້ວຍເດັກໆ ດຣ ມາຣຽລ ເກລ ທີ່ສາທາລະນະສຸກ New South Wales ເວົ້າວ່າ ໃນສອງສັບ ປະດາທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ເຕັມກະສຽນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍອາຍຸ 20 ຫາ 29 ປີ ຢູ່ໃນຈຳນວນທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງທີ່ສຸດໂດຍໂຄວິດ-19 ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກໆຄົນຈົ່ງອອກມາໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂດຍຮີບດ່ວນ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ສູ ນກາງສັກຢາວັກຊີນໂດຍກົດໃສ່ List of Vaccination Clinics ໃນລັດວິກໂຕເຣຍ ວິກໂຕເຣຍມີຄົນໃໝ່ 15 ຄົນເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ 4 ຄົນບໍ່ມີສາຍພົວພັນເຖິງການລະບາດທີ່ຮູ້ແລ້ວ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Daniel Andrews ເວົ້າວ່າ ຢາວັກຊີນ ໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca ຈະມີໄວ້ບໍລິການແກ່ທຸກຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 18 ປີ ຢູ່ນະທີ່ສູນກາງສັກຢາວັກຊີນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍວິກໂຕເຣຍ ແລະ ຊີ້ແຈງວ່າ ລັດຖະບານວິກໂຕເຣຍຢາກໃຫ້ 1 ລ້ານຄົນຖືກສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ໃນໄລຍະ 5 ສັບປະດາຂ້າງໜ້າ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ສູນກາງສັກຢາວັກຊີນໂດຍກົດໃສ່ List of Vaccination Centres ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຫຼ້າສຸດທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ Queensland ມີຄົນໃໝ່ 7 ຄົນເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ຈາກແຕ່ວັນເສົາທີ 14 ສິງຫາ ທຸກຄົນທີ່ໄ ປເຖິງ Queensland ຈາກ ACT ຈຳຕ້ອງເຂົ້າ Hotel Quarantine ທາງການ ACT ຢັ້ງຢືນວ່າມີ 3,000 close contacts ແລະ ມີທັງໝົດ 6 ລາຍທີ່ເປັນກໍລະນີທີ່ຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ທຸລະກິດ Tasmania ທີ່ຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍການປິດຊາຍແດນຕ່າງໆ ແລະ ລັອກດາວຢູ່ໃນລັດອື່ນໆ ສາມ າດຮ້ອງຂໍເອົາ Hardship Grants ຈາກແຕ່ວັນທີ 17 ສິງຫາ 2021 ຄວາຣັນທີນ ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ຖ້າຫາ ກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍ ສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບ ຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller